ຜູ້ຕາງໜ້າຄົນ Aboriginal ແລະ ຊາວເກາະ Torres Strait ເຕົ້າໂຮມກັນຂຶ້ນໃນກອງປະຊຸມທຳມະນູນແຫ່ງຊາດຂອງ Aboriginal ແລະ ຊາວເກາະ Torres Strait ຢູ່ໃກ້ໆກັບ Uluru ແລະ ຮັບຮູ້ເອົາ Uluru Statement from the Heart ເອກະສານນັ້ນສະເໜີການປ່ຽນແປງໃສ່ທຳມະນູນຂ ອງອົດສະຕຣາລີ ຮັບຮູ້ຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍໄວ້ຢູ່ໃນທຳມະນູນອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ວິທີການເດີນໜ້າທີ່ອີງໃສ່ຄວາມຈິງ ຄວາມເປັນທຳ ແລະ ການເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຕົ້າໂຮມກັນ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມທຳມະນູນແຫ່ງຊາດ 2017 ໂດຍການມາຈາກທຸກຈຸດຂອງທ້ອງຟ້າພາກໃຕ້ ກະທຳຂໍ້ຄວາມນີ້ຈາກຫົວໃຈ ເຜົ່າຕ່າງໆຂອງຄົນພື້ນເມືອງເປັນປະເທດອະທິປະໄຕອັນທຳອິດຂອງທະວີບອົດສະເຕ ຣລຽນ ແລະ ເກາະຕ່າງໆທີ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງມັນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ຮີດຄອງຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າເອງ ນີ້ແມ່ນການກະທຳຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຕາມການກະຕວງຂອງວັດທ ະນະທຳຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຈາກການເປັນມາ Creation ອີງຕາມກົດໝາຍທົ່ວໄປຈາກເວລາອັນເກົ່າແກ່ ແລະ ອີງຕາມວິທະຍາສາດທີ່ດົນນານກວ່າ 60 ພັນປີທີ່ຜ່ານມາ ອະທິປະໄຕນີ້ແມ່ນຄວາມນຶກຄິດໃນດ້ານວິນຍ ານ ຄວາມຜູກພັນຂອງບັນພະບຸລຸດລະຫວ່າງພື້ນແຜ່ນດິນ ຫຼື ພະລັງທຳມະຊາດ Mother Nature ແລະ ຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍທີ່ກຳເນີດມາຈາກຫັ້ນ ຍັງຜູກພັນກັບ ແລະ ຈຳຕ້ອງຖືກມອບຄືນໃຫ້ທີ່ນັ້ນໃນວັນໜຶ່ງ ເພື່ອຈະ ຮ່ວມໂຮມກັນ ກັບບັນພະບຸລຸດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ສາຍພົວພັນນີ້ເປັນພື້ນຖານຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງຂອງດິນ ຫຼື ດີກວ່າເອີ້ນວ່າອະທິປະໄຕ ມັນບໍ່ຖືກຍອມແພ້ ຫຼື ດັບມອດ ແລະ ມີຢູ່ຮ່ວມກັບອະທິປະໄຕຂອງກ ະສັດ ມັນຈະເປັນໄປໄດ້ແບບໃດຖ້າຫາກບໍ່ເປັນດັ່ງນັ້ນ ຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງດິນເຖິງ 60 ພັນປີ ແລະ ເຍື່ອໃຍອັນສັກສິດນີ້ຫາຍໄປຈາກປະຫວັດສາດໂລກໃນພຽງແຕ່ໃນ 200 ປີສຸດທ້າຍທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍມີການປ່ຽນແ ປງທຳມະນູນຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ການປະຕິຮູບໂຄງສ້າງ ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າອະທິປະໄຕອັນເກົ່າແກ່ນີ້ສາມາດເປັນໄປ ເປັນຄວາມເຫັນອັນເຕັມສ່ວນຂອງການເປັນປະເທດຂອງອົດສະເຕຣເລຍ ຕາມ ສັດສ່ວນ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຖືກຄຸມຂັງທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນອາຊະຍາກອນ ເດັກຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າແຕກແຍກຈາກຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໂດຍຄວາມໄວທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາ ນີ້ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນ ວ່າທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຮັກພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າລ່ອງລອຍຢູ່ໃນການກັກຂັງ ເປັນຈຳນວນອັນທີ່ເປັນການຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ ພວກເຂົາເຈົ້າຄວນເປັນຄວາມຫວັງສຳລັບອະ ນາຄົດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຄວາມໃຫຍ່ໂຕຂອງວິກິດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຢ່າງເປັນແປນບົ່ງບອກໃຫ້ເຫັນໂຄງຮ່າງຂອງບັນຫາຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ນີ້ເປັນການທໍລະມານການບໍ່ມີພະລັງຂອງພວກຂ້າ ພະເຈົ້າ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງມີການປະຕິຮູບທຳມະນູນ ເພື່ອໃຫ້ພະລັງແກ່ຄົນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຢືນຢູ່ໃນບ່ອນອັນຖືກຕ້ອງໃນປະເທດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ເມື່ອພວກຂ້າພະເຈົ້າມີພະລັງໃສ່ໂຊກຊ ະຕາຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ເດັກຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ການທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຍ່າງເຂົ້າສູ່ສອງໂລກ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະເປັນຂອງຂວັນແກ່ປະເທດຂອງພວກ ເຂົາເຈົ້າ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັ້ງ First Nation Voice ລະບຸໄວ້ໃນທຳມະນູນ ມັກກາຣາຕາ ເປັນຈຸດສູງສຸດຂອງຫົວຂໍ້ລາຍການຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ການເຂົ້າຮ່ວມກັນພາຍຫຼັງການຕໍ່ສູ້ ມັນຄວບຄຸມຄວາມ ປາດຖະໜາຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ເພື່ອຄວາມສຳພັນອັນຊື່ສັດຂອງອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ອະນາຄົດທີ່ຈົບດີກວ່າສຳລັບເດັກໆຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເປັນທຳ ແລະ ການເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ພ ວກຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການ ມັກກາຣາຕາ Commission ເພື່ອຄວບຄຸມລະບົບການຂອງການກະທຳຕົກລົງກັນລະຫວ່າງລັດຖະບານຕ່າງໆ ແລະ ຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ບົ່ງບອກຄວາມຈິງກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໃນປີ 1967 ພວກຂ້າພະເຈົ້າຖືກຮັບຮູ້ ໃນປີ 2007 ພວກຂ້າພະເຈົ້າຢາກມີປາກມີສຽງ ພວກຂ້າພະເຈົ້າອອກມາຈາກສະຖານທີ່ຕັ້ງ ແລ້ວເລີ່ມຕົ້ນການເດີນຍ່າງຂ້າມປະເທດອັນກວ້າງໃຫຍ່ນີ້ ພວ ກຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊີນທ່ານໄປຍ່າງກັບພວກຂ້າພະເຈົ້າ ກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄົນອົດສະເຕຣລຽນ ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ຈົບດີກວ່າ